ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງນຳສານໄປຍັງບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກວ່າ ປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ ຢາກຈະສືບຕໍ່ສາຍພົວພັນແກນຫຼັກ ອັນປະກອບດ້ວຍ ກັບພວກປະເທດສ ະມາຊິກຂອງອົງການສົນທິສັນຍາແອດແລນຕິກເໜືອ ຫຼື ເນໂຕ ນຳ ທ່ານ ໂອບາມາ ຈະພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຢ້ຽມຢາມປະເທດເຢຍລະມັນ ກຣີສ ແລະ ເ ປຣູ Mary Alice Salinas ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ລາຍງານມາຈາກທຳນຽບຂາວ ເຊິ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ບອກບັນດານັກຂ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງຈະ ນຳເອົາຂໍ້ຄວາມສຳຄັນໃນສານໄປກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໂດຍອີງໃສ່ການສົນທະນາກັບປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຄົນຕໍ່ໄປ ຢາກ ຮັກສາໄວ້ ສາຍພົວພັນຍຸດທະສາດ ພ້ອມດ້ວຍອົງການເນໂຕ One I to deliver is commitment and the transatlantic all
ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ເວົ້າວ່າ ໜຶ່ງໃນຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດນຳໄປນັ້ນ ກໍຄືພັນທະຂອງທ່ານ ທຣຳ ຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະ ຕໍ່ພັນທະມິດຂ້າມມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ອັນນັ້ນເປັນໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ ລະຫວ່າງການເດີນທາງຄັ້ງນີ້ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ບໍ່ມີການອ່ອນກຳລັງລົງແຕ່ຢ່າງໃດ ໃນຄວາ ມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕຕື່ນຕົກໃຈ ເມື່ອທ່ານສະເໜີແນະ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານວ່າ ບາງປະເທດຕ້ອງຈ່າຍເງິນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ສຳລັບການປົກປ້ອງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ໂອບາມາ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການເລືອກເອົາທ່ານ Stephen Bannon ມາເປັນນັກວາງແຜນຍຸດທະສາດຂັ້ນສູງສຸດຂອງທ່ານ ທຣຳ ພວກນັກວິຈານກ່າວວ່າ ອະດີດຫົ ວໜ້າສື່ຂ່າວ Breitbart News ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນເລື່ອງຖົກຖຽງກັນ ແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາກຸ່ມຊາດນິຍົມຂອງຄົນຜິວຂາວ ແຕ່ທ່ານ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດອອກສຽງໄປແລ້ວ Donald Trump will be the next president the 45th president of the United States

ແລະສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງເພິ່ນ ແລະພວກທີ່ບໍ່ໄດ້ປ່ອນບັດເອົາເພິ່ນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ອັນນັ້ນເປັນວິທີທາງຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ ໄຊຊະນະເມື່ອວັນທີ 8 ເດືອນພະຈິກຜ່ານມາຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການປະທ້ວງຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ໄຊຊະນະຂອງເພິ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດຕົກຕະລຶງ

ທີ່ບໍ່ຄວນເປັນບຸກຄົນທີ່ມີອິດທິພົນໃນການສົນທະນາກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຢາກຈະເຫັນສຽງໃໝ່ ແນວຄິດໃໝ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນ ທ່ານໂອບາມາກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຕິດຕໍ່ຫາພວ ກມີສິດປ່ອນບັດອອກສຽງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາເພິ່ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂອງເພິ່ນງ່າຍຂຶ້ນ ເວລາເພິ່ນເຂົ້າມາເຖິງວໍຊິງຕັນ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA